ໃນຂະນະທີ່ຣັດເຊຍສືບຕໍ່ໂຈມຕີບໍລິເວນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພົນລະເມືອງໃນຢູເຄຣນ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ແອນໂທນີ ບລິງເກນ ໄດ້ອອກຄຳເຕືອນຢ່າງໜັກແໜ້ນທີ່ສຸດຂອງທ່ານທີ່ວ່າ ລັດຖະສະພາສະຫ ະລັດຕ້ອງຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍງົບປະມານ ທີ່ລວມທັງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການທະຫານທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍທີ່ສຸດສຳລັບກີຢິບ ທ່ານບລິງເກນເວົ້າວ່າ ມັນເປັນເລື່ອງສຳຄັນຍິ່ງ ທີ່ວ່າລັດຖະສະພາຮັບຜ່ານງົບປ ະມານເພີ່ມຕື່ມ ທີ່ປະທານາທິບໍດີຂໍໄປກ່ອນໜ້ານັ້ນ ປາສະຈາກມັນແລ້ວ ເວົ້າງ່າຍໆ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຊາວຢູເຄຣນໄດ້ບັນລຸ ແລະ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຊ່ວຍພວກເຂົາເຈົ້າບັນລຸນັ້ນ ກໍຈະຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ ນັກຊ່ຽວ ຊານທ່ານໜຶ່ງກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ແລະ ຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ນຳໜ້າໝູ່ຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ຄືທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ນຳພາໂດຍພັກຣີພັບບລິກັ ນ ຜູ້ທີ່ກຳຮ່າງງົບປະມານໄວ້ ຍ້ອນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ແມ່ນຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະ ຄວາມປອດໄພຢູ່ຊາຍແດນທາງພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດຕິດກັບເມັກຊິໂກ ທ່ານ ໄມເກິລ ຄິມ ເມດຈ໌ ເປັນອາຈານສອນປະຫວັດສາດຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລກາໂຕລິກຂອງອາເມລິກາ ກ່າວຜ່ານທາງ Zoom ວ່າ Former President Trump seems to be pretty much on route to being the Republican nominee. ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ເບິ່ງຄືວ່າກຳລັງໄປຕາມເສັ້ນທາງທີ່ຈະຖືກເລືອກເປັນຜູ້ສະໝັກຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານກ່ຽວກັບວິກິດການຢູເຄຣນ ເລີ່ມຈະໄດ້ມີນ້ຳໜັກຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານກ່ຽວກັບວິກິດການຂອງຢູເຄຣນ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກ້າວໄປໜ້າ ແຕ່ໃນບາງປະເດັນກໍພຽງແຕ່ສ້າງການກີດຂວາງຕ່າງໆ ສຳລັບລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນ ຢູ່ທີ່ການໂຮມຊຸມນຸມໂຄສະນາ ຫາສຽງໃນລັດເນວາດາ ເມື່ອວັນເສົາຜ່ານມານີ້ ທ່ານທຣຳໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ການຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍງົບປະມານຂອງສະພາຕ່ຳ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ຄືຄວາມຫວັງທີ່ຈະໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງພັກຣີພັບບລິ ກັນ ເວົ້າວ່າ ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າຂໍ້ຕົກລົງດ້ານຄວາມປອດໄພຢູ່ຊາຍແດນ ທີ່ໄບເດັນຜັກດັນອອກມາ ແລະ ຊຸກຍູ້ອອກມານັ້ນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ອອກແບບມາເພື່ອຢຸດຢັ້ງການເຂົ້າເມືອງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ມັນໄດ້ຖືກອອກແບບມາ ເພື່ອສືບຕໍ່ການບຸກລຸກອາເມລິກາ ໃນຂະນະດຽວກັນ ສົ່ງເງິນຫຼາຍຕື້ໂດລາໄປໃຫ້ຢູເຄຣນ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ ຢູ່ທີ່ລັດຖະສະພາ ຫຼື Capitol Hill ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ບັນດາກຸ່ມສະມາຊິກສະພາຂອງຢູເຄຣນໄດ້ເຕົ້າ ໂຮມກັນ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນອາທິດຂອງຢູເຄຣນປີ 2024 ດ້ວຍການຢ້ຽມຢາມພວກທະຫານຂອງຢູເຄຣນ ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດຈຳນວນໜຶ່ງ ໄດ້ສະແດງການສະໜັບສ ະໜູນແກ່ກີຢິບ ລວມທັງສະມາຊິກສະພາຕ່ຳສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ທ່ານ ແອນດີ ແຮຣິສ ຈາກລັດແມຣີແລນນຳດ້ວຍ ທ່ານ ແອນດີ ແຮຣິສ ເວົ້າວ່າ ໃນທີ່ສຸດແລ້ວ ກໍແມ່ນວ່າ ອັນນີ້ບໍ່ຄວນເປັນເລື່ອງຂອງພັກເດໂມແຄ ຣັດ ຫຼື ຣີພັບບລິກັນ ອັນນີ້ບໍ່ຄວນເປັນເລື່ອງຂອງຝ່າຍຂວາຈັດ ເລື່ອງຂອງຝ່າຍຊ້າຍຈັດ ອັນນີ້ແມ່ນເລື່ອງຊາວອາເມຣິກັນໝົດທຸກຄົນຄວນເຫັນດີນຳກັນ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານໃນທີ່ນີ້ ທີ່ວໍຊິງຕັນ ເພື່ ອດຳເນີນຄະດີ ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານນາງ ມາຊີ ແຄບເຕີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການທະຫານຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນຕ້ອງການດຽວນີ້ ທ່ານນາງ ແຄບເຕີ ເວົ້າວ່າ ດຽວນີ້ແມ່ ນຊ່ວງເວລາສຳລັບປະເທດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ລັດຖະສະພານີ້ຈະຢືນຢັນອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ເຖິງຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງພວກເຮົາ ຕໍ່ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດທີ່ສົ່ງເສີມເສລີພາບ ແລະ ເສລີພາບຢູ່ທົ່ວໂລກຂອງ ພວກເຮົາ ໃນຢູໂຣບ ບັນດາຜູ້ນຳຂັ້ນສູງຈຳນວນໜຶ່ງ ລວມທັງປະທານາທິບໍດີຂອງຝຣັ່ງ ທ່ານ ເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ ຍັງໄດ້ອອກສຽງເຖິງຄຳເຕືອນ ອັນທີ່ເປັນໄຊຊະນະຂອງຣັດເຊຍເໜືອຢູເຄຣນນັ້ນ ໝາຍຄ ວາມວ່າຫຍັງ so the cost the real cost ທ່ານ ເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ ເວົ້າວ່າ ສະນັ້ນ ຄ່າສູນເສຍ ຄ່າສູນເສຍທີ່ແທ້ຈິງກ່ຽວກັບໄຊຊະນະຂອງຢູເຄຣນ ບໍ່ວ່າໄລຍະສັ້ນຫາໄລຍະຍາວ ແມ່ນສູງເກີນໄປສຳລັບພວກເຮົາທັງໝົດ ອັນນີ້ເປັນເຫດຜົນກ່ຽວກັບການຕອບສະໜອງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນນັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ພວກເຮົາຢູ່ໃນສະຖານະການເອງ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຢູເຄຣນ ໃນລະຫວ່າງປີນີ້ ແລະ ຫຼາຍປີຈະມາເຖິງນີ້ ບໍ່ວ່າມັນຕ້ອງໃຊ້ແມ່ນຫ ຍັງກໍຕາມ ບໍ່ວ່າມັນຕ້ອງສູນເສຍແມ່ນຫຍັງກໍຕາມ ບັນດານັກຊ່ຽວຊານບາງຄົນກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ ກຳລັງລໍຖ້າເພື່ອເບິ່ງຜົນທີ່ຈະອອກມາຂອງກາ ນເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດໃນເດືອນພະຈິກນີ້ ກ່ອນທີ່ຈະປ່ຽນແນວທາງກ່ຽວກັບຢູເຄຣນ ໂດຍຫວັງວ່າການສະໜັບສະໜູນຂອງສະຫະລັດຈະຫາຍໄປ ພາຍໃຕ້ທ່ານ ທຣຳ ປະຈຳຢູ່ທຳນຽບຂາວ ໄຊຈ ະເລີນສຸກ VOA